لطيفه سر، لطيفه خفي، لطيفه اخفيٰ، انانيت ڪبريٰ جي مقابلي ۾ انانيت صغريٰ. اهي نو جايون اهي نو هو وٺو يا هي انسان جي بدن ۾ آهن. پوء ڏهه حس ظاهري ۽ باطني پنج پنج. ۽ نو اهي، اڻويهه، اڻويهه هيئن ڪريو يا هونء ڪريو. انسان جي بدن ۾ رب تبارڪ و تعاليٰ اهي صلاحيتون، قوتون، رکيون. انهن سڀني صلاحيتن کي ان قرآن پاڪ جي تربيت ۽ نبيء جي صحبت ۽ صالحين جي سنگت سان صاف رکڻو آهي. انسان ۽ حيوان ۾ تزڪيي جو دارومدار انهن شين تي آهي. حيوان ۾ تزڪيي جو سوال ڪونهي، انسان کي پاڪ رهڻو آهي.

لا تفرح انه لا يحب الفرحين ڦونڊ، فخر، واستڪبر وڪان من الڪافرين اهو شيطان يا ٻئي پاسي ڏي واستڪبر انه علا في الارض واستڪبر هن غرور ڪيو فرعون اهي مرض جسماني مرض روحاني مرض قلبي اهي سڀ انهن کان پاڪ رکڻو آهي انسان کي ۽ جيڪو مدثر آهي اهو انهن سڀني شين کان پاڪ ۽ معصوم آهي اهو گهري ٿو ته جيڪا سندس جماعت آهي، جيڪا ڪم ڪندڙ ڪميٽي آهي هن جي اها اهڙي طرح سان مقدس ۽ صاف هجي تڏهن اڳتي هلي ڪم ڪندا. سو اهي اڻويهه داروغا بيٺل آهن جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن به طاقت پنهنجي کي خراب ڪري وجهندو توبه ۽ ايمان سان نه مئو آهي ته اتي انهي ڪنڍي ۾ لڙڪندو جي ٻه خراب هوندس ته ٻن ڪنڍين ۾ پنج خراب ته پنج جي پندرهن ته پندرهن جي اڻويهه ته اڻويهن ۾ ائين ئي لڙڪندو.

امتحان انهن جو ۽ وري ليستيقن الذين اوتوا الڪتاب جن کي ڪتاب مليو آهي اهي ٿيا اهل ڪتاب انهن کي به يقين پوندو ته برابر آهن ملڪوت جو عقيدو اهل ڪتاب ۾ آهي ويزداد الذين آمنوا ايمانا ۽ ايمان وارن جو ايمان به انهي سان وڌندو آهي باقي جيڪي مشرڪ ۽ ڪافر آهن انهن کي تيئن فتنو ته ملائڪ ڇا آهن ايترا ڇو آهن چئو ٿا ته ملڪ ۾ جڏهن هيڏي طاقت آهي ته پوء هڪڙو ڇو نه ڪافي هيو. ان اڻويهن جي اکر تي به ڪيترن ڪافرن ٽوڪ ڪئي هئي. بهرحال رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته ڪافرن کي جو ڪفر وڌندو مؤمنن جو ايمان وڌندو قرآن سان، ليقول الذين في قلوبهم مرض ڀل ته چون اهي جن جي دلين ۾ مرض آهي، والڪافرون ۽ ڪافر ماذا اراد الله بهذا مثلا انهي مثال ڏيڻ مان الله تعاليٰ جو ڇا مقصد آهي، ڪهڙي نيت آهي؟ بد استعداد ماڻهو ۽ گمراهه اهڙي قسم جا پيو اعتراض ڪندو آهي. سليم طبع ماڻهو اهو الله جو رستو لهندو آهي. اهو مڃيندو آهي.

جنهن ۾ جيڪي ماڻهو سمجهن هدايت پائن. ڪلا والقمر والليل اذ ادبر الله ٿو فرمائي ته سچ ٿو چوان مان متان انهن ڳالهين کي غلط سمجهندا آهيو دوزخ عبرت جي ڳالهه آ، نصيحت لاء جو بيان آ. واقعات ٻڌي ان تي ايمان آڻيو. غضب الاهي کان ڊڄو. نافرماني کان باز اچو. ڪلا مان سچ ٿو چوان، والقمر چنڊ جي شاهدي آ. چنڊ ان جو شاهد آ ته مان سچ ٿو چوان. پوء ڪيئن شاهد آ چنڊ؟ الله جي قدرت سان هر مهيني ۾ موٽي موٽي وري ساڳي وصف تي اچي ٿو جهڙي تاريخ وٺو. رب تعاليٰ جي قدرت جو اهو شاهڪار آهي جو چنڊ پنهنجون شڪليون بدلائي الله جي حڪم جي تابعداري ڪري پنهنجون صورتون ڏيکاري توهان کي عبرت ۾ ٿو وجهي ته رب تعاليٰ جي ايڏي قوت آهي جو موٽائي ان کي ساڳي حالت تي ٿو آڻي. اتفاقي حادثو هجي ته وري وري ڇو ٿئي ائين؟ اتفاقي حادثو هڪ دفعو، پنج دفعا، پندرهن دفعا، سدائين پنهنجي منت کان مٿون قابض ۽ ڪنٽرول واري طاقت ڪا ٻي آهي جيڪا هن کي ساڳي. الله ٿو فرمائي مان سچ ٿو چوان اهو چنڊ منهنجو شاهد آهي ان جو قسم آهي هن جون شڪليون بدلجن ٿيون اهو گهٽائڻ وڌائڻ ڏسو اهو منهنجو ڪم آهي ياد رکو جيڪڏهن توهان به ائين فرمانبرداري ڪندؤ ته توهان جو گهاٽو واڌو به ائين ٿيندو.

پر جڏهن وري اڳيئون ٿي ٿو پئي ته ڪٽجڻ شروع ٿو ڪري. خيال ڪجو نبيء جي تابعداري ڪجو متان ان جي آڏو اچو ائين وري ڪٽجي ويندؤ قسم آهي چنڊ جو. خيال ڪيو والليل اذ ادبر ۽ رات جڏهن پٺ ڦيريندي آهي. ڏٺو اٿو رات به شاهد آهي قسم آهي مان سچ ٿو چوان رات شاهد آهي ڏسو راتيون ننڍڙيون ٿي وڃن ڪٽجي اونهاري جي موسم ۾.

صبح جي روشني شاهد، رات جو پٺيرو ٿيڻ شاهد، چنڊ جون شڪليون بدلجڻ شاهد ته جيڪي اسان اهي توهان کي مٿي ڳالهيون ٻڌايون انها لاحدي الڪبر اها وڏين شين منجهان هڪڙي شيء آهي متان انهي هولناڪ چيز کي وساريندا آهيو ۽ متان انهي ۾ ڪو شڪ شبهو ڪندا آهيو.

جهنم جا خانا، جهنم جا داروغا، جهنم جو انتظار، انتظام، اهو سارو ڊيڄاريندڙ آهي ۽ توهان کي عواقب ۽ انجام کان آگاهه ڪيو ٿو وڃي گهڻو وقت کان اڳي جيئن ڪنهن جو ڪو پيپر ظاهر ڪري ڇڏجي ۽ اهو انهن جي هٿ ۾ به اچي وڃي اهو پڙهن به پر ان کان بعد امتحان ۾ وري انهي پيپر ۾ ۾ ڪرن هن کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو ڪمزور ۽ بدبخت چئجي.

اٺٽيهين آيت کان وٺي ستيتاليهين آيت تائين دعوت قرآني جا جيڪي مبادي آهن ان کي الله تعالا بيان ٿو فرمائي مبادي چئبو آهي اصول بنيادي فرمائي ٿو الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين هڪڙا جنت وارا ماڻهو هوندا بهشت جي اندر هڪ ٻئي کان پڇندا ڏوهارين جي باري ۾ پوء انهن کون پڇندا ما سلڪڪم في سقر ڪهڙي شيء توهان کي جهنم ۾ آندو قالوا لم نڪ من المصلين اهي آهن مبادي دعوت قرآني جا نماز پڙهڻ قرآني دعوت جو قبول ڪرڻ جي نشاني آهي. هڪ، ولم نڪ نطعم المسڪين، غريبن کي کاڌو نه کارائيندا هئاسي. دعوت قرآني جي ٻي مبدا آهي، جيڪو قرآن جي دعوت ڏيندو، مسڪينن کي کاڌو کارائيندو ۽ نماز به پڙهندو. هنن کان پڇندا، توهان جهنم ۾ ڇو آيا آهيو؟ اتي چوندا، الله تعاليٰ هنن کي کولي ڏيندو، تن سان ڳالهايو. جهنم ۽ جنت جي وچ تي چوندا ته اسان نماز نه پڙهندا هئاسي. ۽ کاڌو به نه کارائيندا هئاسين. معنيٰ انساني اجتماعيت آهي ان جي عزت نه ڪندا هئاسين. وڪنا نخوض مع الخائضين ۽ گلا خورن سان، اسلام جي خلاف بد گفتگو ڪندڙن سان، اهڙي قسم جي جهاڳيندڙن سان اسان جهاڳيندا هياسون. جهاڳ چئبو آهي ننڍي پاڻيء ۾ پير ٻوڙ پاڻي يا ڪجهه مٿڀرو ان ۾ وڌي ماڻهو جهاڳيندو. پوء انهيء ۾ هيٺ کڏو کٻو هجي، ڪو ٺڪر ڀتر هجي، پير ۾ لڳي وڃي، ڪو نانگ بلا هجي، ان تي پير پئجي وڃي. اهو وڪنا نخوض مع الخائضين جو مطلب اهو آهي ته معنيٰ اهڙن نانگن بلائن تي اسان جو به پير پئجي ويو جو اهڙا ماڻهو ڏٺا سي اهي ائين ڪندا ها. وڪنا نڪذب بيوم الدين قيامت جي ۽ حساب ڪتاب جي ڏينهن کي اسان ڪوڙو ڪندا هئاسين حتيٰ اتانا اليقين. تان جو يقين اچي ويو ۽ موت اچي ويو. اهي هن مبادي اسلام جي دعوت جا انهن سڀني ۾ گسي ويا اهي جن گسي ويا ته اهو نتيجو پهتو يوم الدين يوم الحساب اليقين الموت سلڪڪم من ادخلڪم جهنم ۾ ڪهڙي شيء توهان کي داخل ڪيو اصحاب اليمين مسلمان سعيد جن گردنون آزاد ڪيون ايمان سان الله جي اطاعت سان جيئن ماڻهو گروي ٿيل شيء کي رقم ڏئي جان ڇڏائيندو آهي، ايئن هنن حق ادا ڪري پنهنجي جان ڇڏائي، جيڪا گردن گروي ٿيل هئي ڦاٿل انهي کي هنن خلاص ڪيو. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلڪڪم في سقر قالوا لم نڪ من المصلين اسان نمازي نه هياسين کاڌو نه کارائيندا هئاسين. ڳالهين وارن سان اجايون ڳالهيون ويٺا ڪندا هياسون، انصاف جي ڏينهن جو انڪار ڪندا هياسين، حتيٰ اتانا اليقين جيستائين اسان وٽ موت اچي وئي. موت تائين اسان الله جي رستي کي نه سڃاتو، حق ۽ هدايت تي نه هلياسون، خواهه مخواهه دل ۾ شڪ ۽ شبها پيدا ڪري پنهنجي تباهي آنديسون، اهو اقرار ڪري بيهندا انهي ڏينهن فما تنفعهم شفاعت الشافعين پوء انهي ڏينهن ڪم نه ايندي سفارش ڪندڙن جي ڪا سفارش. پوء اتي اها ڪم نه ايندي، ڇو ته اهو هڪڙو اهڙو ڪم آهي جو جنس عمل تي واقع ٿئي ٿو. جڏهن انقلاب اچي ويندو آهي ۽ مجرمن تي جڏهن سزا پئجي ويندي آهي ته سزا جي وقت ڪوئي ڇٽي نه سگهندو آهي، ڏوهاري گرفتار ٿي ويندو آهي، ان وقت ۾ سفارش ڪم نه ڏيندي آهي.

الله جي دين ٻڌائيندڙ کان اهڙي قسم جا ماڻهو جيڪي اجتماعيت جي شان کي، قرآني قوت کي نٿا سڃاڻن ائين ڀڄندا آهن جيئن شينهن کان گڏهه ڀڄي وڃي. ان کي چئبو آهي رجعت پسند ماڻهو، ري ايڪشنسٽ، پوئتي هٽي ويندڙ ماڻهو. جيترو ڇڪ اڳتي تيئن پوئتي.

بابا انهيء رستي سان نه وڃجانء، ڇو ته پريون هتي ڌاڙيل بيٺا آهن، ڦريندائي ته چوندوس، مون کي وڃڻو ايڏهن ضرور آهي، چوندو، اسان توکي ٻڌائي ڪوئي نه ورندو، پوء يا ته نه ويندو يا ته ڪو دڳ ئي بدلائيندو. الله فرمائي ٿو ته اسان توهان کي ٻڌايو آهي ته انهيء رستي ۾ جهنم اٿو، انهيء رستي ۾ عذاب قبر جو اٿو، انهيء رستي ۾ هزارين ڪروڙين مصيبتون آهن، انهيء دڳ ۾ نقصان اٿو ڏاڍو.

نصيحت نه وٺندا مگر اهي جنهن کي الله چاهي. الله انهن کي چاهيندو جيڪي رب کي چاهيندا. هو اهل التقويٰ و اهل المغفرة ۽ الله کي اهي چاهي چاهيندا آهن جيڪي عدل جي نيت ڪن، انصاف رکن دلين ۾ ۽ پنهنجي فڪر ۽ سوچ کي تحصيل احسان جي لاء مصروف ڪن.

اهو الله تبارڪ و تعاليٰ آهي تقويٰ جو صاحب معنيٰ ڊيڄاريندڙ آ توهان کي پوء ڊڄندا ڪير؟ اهي ئي ڊڄندا جن جي طبيعت ۾ انصاف اچي ڇو ته ڀؤ انصاف کي آڻيندو آ بي خوفي ظلم کي آڻيندي آ پوء جڏهن الله تعاليٰ کان ڊنو ته انصاف اچي ويو جڏهن انصاف اچي ويو ته لازمي طرح سان احسان به اچي ويو، ڇو ته احسان جي معنيٰ آهي الله تبارڪ و تعاليٰ جو ملاحظو. تڏهن رب تبارڪ و تعاليٰ ٿيو اهل التقويٰ معنيٰ ڊيڄارڻ وارو صاحب، جيڪو ڊڄي ويو اهو ٿيو متقي. انهن کي تقويٰ حاصل ٿي اهو آهي اهو صنف ۽ قسم پوء رب تبارڪ و تعاليٰ وٽ اهو حقدار آهي ته الله ان جي غلطين کي معاف ڪري. اهو ئي حقدار آهي جو قرآن منجهان نفعو حاصل ڪري. تنهنڪري اهو اهل المغفرة آهي، رب بخشش جي لائق آهي، بخشش ڪندو آهي ۽ ڊيڄاريندو آهي، پوء جيڪو ڊڄي ويو، اهو احسان جو صاحب ٿيو. ان احسان ۾ جيڪي غلطيون ٿو ڪري، رب تبارڪ و تعاليٰ ان کي معاف ڪندو آهي. تحريڪي ماڻهو جيڪي به هوندا آهن، اهي غلطيون ڪندا آهن، پوء ان تحريڪ جي غلطين ۾ انهن کي معافي ملندي آهي. ته پوء قرآن عظيم منجهان فائدو اهو شخص وٺندو، جيڪو پنهنجي نظريي کي عدالت، انصاف ۽ رب تعاليٰ جي عبادت جي مٿان رکندو.

هتي به قيامت جو بيان ٿو اچي ۽ ان جو بحث الله تعاليٰ ٿو ٻڌائي. انسان جو نفس جنهن کي تعبير ڪبو آهي انا سان ان جي معنيٰ آهي مان. اهو، اها جيڪا مان آهي سا به ته قسم آهي. قيامت جي ڏينهن انهي جو فيصلو ٿيندو. ۽ قيامت متيقن الوقوع آهي. مخبر صادق ٻڌائي، قرآن ڪريم ان کي بيان ڪيو، دلائل قطعي اچي ويا. الله فرمائي ٿو ته مون قسم ٿو کڻان ته مرڻ کان بعد توهان جي قيامت قائم ٿيندي ۽ توهان کي اٿاريو ويندو ۽ حساب ٿيندو دنيا ۾ ڪيتريون شيون آهن جن جا ماڻهو قسم کڻندا آهن رب تبارڪ وتعاليٰ معبود آ مالڪ آ خالق آ هن جي تخليق عظمت واري آ جنهن به شيء کي پيدا ڪري مک مڇر کي پيدا ڪري تخليق عظمت واري آ مخلوق ڪيتري به حقير هجي هان تخليق ۽ ڪردار عظمت وارو آ تنهنڪري رب تبارڪ وتعالي جهڙي به شيء جو قسم کڻي پنهنجي تخليق جو قسم اٿس اها تخليق ان جي صفت آ خالق آ ان شيء ڏي نه ڏسبو ان جي خالقيت ڏي ڏسبو تنهنڪري قيامت جو قسم انجير جو قسم زيتون جو قسم يا ٻين شين جو جهڙو به رب تعاليٰ قسم کنيو چنڊ جو سج جو اهي پنهنجي خالقيت جي انداز جا قسم ٻيو اهي شيون ٻئي ڪنهن کان مخلوق آهن به ڪونه تنهن جو دسترس ۽ طاقت انهن تي ڪا ڪانهي لو يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه مکي جيڪڏهن ڪا شيء هنن کان ڦري ته به نه ڇڏائين ضعف الطالب والمطلوب تنهنڪري خدا جي قدرت ۽ قوت ۽ عظمت جو قسم آهي اهو.

محاسبو آهي، تڏهن مقسم ۽ مقسم عليه يا قسم انهن سڀني جي پاڻ ۾ مناسبت ٿي پئي. نفس هڪڙي شيء آهي، ٽن حالتن جي اعتبار سان پوء ٽي نالا ٿيس. نفس هڪڙو عالم علوي جي طرف مائل آهي، هميشه رب جي عبادت ڏي متوجهه آهي. ان کي خوشي هن ڳالهه ۾ آهي ته شريعت جو تابعدار هجي، سڪون هن ۾ اٿس ته اهو رب جو ذڪر ڪري.

بغيء جي طرف به رغبت ڪيئي، شريعت جي پيروي کان ڀڄي ويو، اهو ٿيو نفس امارو، سرڪش، جو اهو ماڻهوء کي برائي جو حڪم ٿو ڪري. انهيء جي لاء به قرآن پاڪ ۾ اچي ٿو، ما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي. مان پنهنجي نفس کي پاڪ نه ٿو ڪريان، ان نفس مطلق نفس امارو آهي، منهنجو نفس امارو اهو ڪونه چوي. اهو شخص ائين ڪيئن چوي ها جيڪو رب تعاليٰ جو برهان ڏسي چڪو آهي ۽ هڪڙي ڪيس ۾ فتح پائي چڪو آهي.

ڪڏهن عالم جيڪو عالم علوي آهي مٿيون جهان آ علوي عالم مٿيون ڪڏهن اوڏهه متوجه ٿئي پوء انهي دنيا جي جهان جي شين تي متوجه ٿيڻ کان بعد وري پنهنجو پاڻ کي ملامت ڪري الله جي پاسي ڏي متوجه ڪري غفلت ٿي وڃي ته وري ذڪر شروع ڪري دير ٿي وڃيس ته تڪڙو تڪڙو نماز پڙهي نجاست سان رهي ته وري تڪڙو پاڻ کي صاف ڪري ڪوڙ ڳالهائي ته جلد توبهه ڪري اهو آهي متزلزل، هيڏي به هيڏي به. اهو لوام آهي، ملامت ڪندڙ آهي. رب تعاليٰ انهي معتدل نفس جو قسم کنيو. ڇو ته اهو دنيا جي لحاظ کان هڪڙي پاسي ڏي ٽٻي هڻندڙ آهي ته الله تبارڪ و تعاليٰ جي احڪام جي پاسي ڏي به مٿي وڃڻ جي عروج جي ڪوشش ڪندڙ آهي.

ان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا گمراهي جو رستو ڏسي ان ۾ ڪري پيو پوء اهو ٿي پيو ڦري جيڪو امارو. اماري جو فيصلو صاف آهي اهو جهنمي آهي. مطمئني جو فيصلو جنتي آهي. باقي جيڪو لوامو نفس آهي حساب ڪتاب جو وڏو معاملو انهيء سان ايندو. قيامت ۾ جيڪا ڇڪ تاڻ ٿئي ٿي انهيء سان ٿئي ٿي. تنهنڪري رب تبارڪ وتعاليٰ انهيء وچولي نفس جو بيان فرمايو آهي، جنهن سان قيامت جو گهڻو حساب ڪتاب تعلق ٿو رکي. تڏهن قيامت ۽ نفس لوامي جو پاڻ ۾ تعلق ٿيو ۽ قسم جو تعلق ٿيو. ايحسب الانسان، انسان ڀانئي ٿو الن نجمع عظامه معنيٰ ماڻهوء کي عقيدو قيامت جو رکڻ اهو لازم آهي. مٿون ڳالهه آئي ته اها قيامت قسم جهڙي ڳالهه آهي پر ان کي هي سمجهڻ گهرجي ته هڏيون اهي جيڪي ڀُري ذرا ذرا ٿي ويون اهي ملي هڪڙي ڏينهن گڏجي ڍانچو ٺهندو. ۽ ان تي ترڪيب ٿيندي. بليٰ قادرين هائو اسان قدرت وارا آهيون عليٰ ان نسوي بنانه درست ڪيون هن جا پور پور سنڌا سنڌا درست ڪريون بلڪل پورو مڪمل هن کي ٺاهي تيار ڪريون قادر مطلق چئبو انهي کي آهي بل يريد الانسان ليفجر امامه پر انسان ارادو ٿو ڪري ته بي فرماني ڪري ان جي آڏو الله جي آڏو بيٺو آهي بي فرماني ٿو ڪري

الله فرمائي ٿو ته ها. معنيٰ جيڪڏهن ڪو غلط سوال ڪري ته به جواب قرآن جو رويو اهو آهي ته پورو ڏبو. دين جو رويو اهو آهي ته پورو جواب ڏبو. اها تربيت آهي. فإذا برق البصر الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته ها. اهو اهڙو واقعو ٿيندو جو ڪائنات ۾ وڏو انقلاب اچي ويندو. شخصي اچي يا بين الاقوامي. جڏهن اکيون ٽڙي وينديون، چنڊ بي نور ٿيندو، سج ۽ چنڊ هڪ جاء تي گڏجي بيهي رهندا، حالانڪ اهي هڪ جاء تي نه هوندا آهن. انسان چوندو، ڪاڏي ڀڄجي، اين المفر، ڪاٿي آ جاء ڀڄڻ جي؟ ڪلا لا وزر، ڪا ئي ناهي ڪا بچڻ جي جاء، ڪا ئي ناهي لا وزر، ناهي بچڻ جي جاء، ڪلا خبردار، اليٰ ربڪ يومئذ المستقر، رب جي پاسي ڏي آهي جاء قرار جي.

پاڻي جي قطري مان انسان ٿيو آهي، وري ضعيف ٿي فنا ٿي ويو آهي، ڇا اهو انقلاب هن کي نٿو ٻڌائي ته هڪ شخص تي انقلاب ايڏو آيو، ملڪ تي انقلاب ايڏو اچي، هڪ دور تي ايڏو انقلاب اچي، اهو هن جي لاء شاهد آهي. ولو القيٰ معاذيره توڻي جو بڻائي پنهنجا بهانا، القيٰ وجهي بڻائي، معاذير جمع آهي عذر جي، عذر بهانا ڪري، ايسي تائين بحث جو قيامت جو ڏينهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته هي تنهنجو قرآن جو پروگرام آهي تون فڪر نه ڪر تنهنجي جلدي جلدي نه ڪرڻ سان قرآن تي اثر نه پوندو. جلدي ڪري يا نه ڪري قرآن جو پيغام پورو آهي، قرآن ضايع نه ٿيندو. ڇو ته قرآن پاڪ جي پٺيان وري قيامت ۽ آخرت جو جهان آهي. پوء جهڙي طرح سان دور گذري ٿو ته اهو گذرڻ هن کي ڏبو. قرآن جنهن دور ۾ تون ٻڌائي رهيو آهي اهو به دور آهي. تنهن ڪري قرآن ضايع نه ٿيندو. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کي اهو خيال ٿيو هي جيڪي آيتون مٿان نازل ٿي رهيون آهن اهي مان پڙهان ٿي. جبرائيل عليه السلام پڙهندو ٿو وڃي. نبي کي خيال ٿيو ته اهو قرآن پڙهان به متان ضايع ٿي وڃي مون کان. جيستائين مان ٻڌان ۽ پڪو ڪيان ۽ ٻڌايان تيستائين ته مون تي فرض آهي. ويٺو هاڻي ته تون پنهنجي زبان کي حرڪت نه ڏي. لتعجل به. حرڪت لساني. نبي پڙهي ڪونه پيو. نه ڏاڍيان نه هوريان. حرڪت لساني، قرات چئبو آهي آواز ڪرڻ کي، جيڪڏهن ڏاڍيان هجي ته آواز ڪرڻ ۽ جيڪڏهن هورڙيان آهي ته پوء سري، قرات ٻه قسم هڪڙي جهري ٻي سري، نماز جا ٻه قسم توهان کي اها ڳالهه ٻڌائين ٿا، ٽي وقت ماڻهو ٻه وقت ماڻهو ڏاڍيان پڙهندو آهي ٽي وقت هوريان پڙهندو آهي. جهر ۽ سر کي اهو واقعو ۽ عمل صاف ٻڌائي ٿو ته جهر ڇا کي چئبو آهي سر ڇا کي چئبو آهي جهر معنيٰ ڏاڍيان پڙهڻ آواز جيئن پاڻ به ٻڌي ٻيا سر چئبو آهي جو پاڻ اهي اکر ته سمجهي پيو پنهنجي نفس ۾ ته ٻڌي پيو ۽ چوي پيو پر ٻيو نه ٻڌي ۽ ان ۾ آواز نه هجي هوا جو جيڪڏهن سرراٽ هجي ۽ ٻيو ٻڌي ته ڀلي ٻڌي، ان کي سري قرات چئبو آهي ۽ جيڪڏهن هوا جو سرراٽ به نڪري ويو آهي ته پوء ان کي حرڪت لساني چئبو آهي. هاڻي اهي ٽيئي صورتون توهان جي آڏو تقريبن بيان ۾ اچي ويون. قرات هڪڙي ٿئي، ڳالهائڻ واري جيئن ويٺا ڳالهائين ۽ ٻيو جيڪو نماز ۾ هوريان پڙهبو آهي، جيئن هيئن کڻي چئجي.

تڏهن آيو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قرائت ٻنهي جي مٿان شامل آهي توهان چپ ڪري ويهو جيڪڏهن ڏاڍيان آهي ته ٻڌو وانصتوا ۽ جيڪڏهن هوريان قرائت آهي توهان کي ٻڌڻ ۾ نه آئي ته به چپ ڪري ويهو ڇو ته ائين ته سمجهو ٿا ته قرآن آهي جيڪڏهن اها خبر نه پئي ته قرآن ڪونهي ته پوء ته هاڻي ماڻهو ڀلي پڙهي جيڪي وڻي سو ڪري نماز ۾ جيڪي بيٺل آهن هيئت ڪذائي نماز جي قيام واري اها گهري ٿي هن ڳالهه کي ته اهو امام پڙهي ٿو پر اسان نٿا ٻڌون تنهن ڪري هتي چپ ڪرڻي آهي حرڪت ال ها قرات ناهي ڪرڻي نه جهري نه سري باقي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن اڃا به اتان ٽين ڳالهه سمجهي هئي جنهن جي منع ڪان هئي ڇو ته قرئ ال بيٺو آهي نه قرئ القرآن حرڪت لساني هتي ڪانهي داخل منهي ۾ تنهنڪري نبي جيڪا ممنوع شيء ڪانهي انهي کي هتي ٿو استعمال ڪري صرف انهي جي لاء ته منهنجي زبان قرآن پاڪ جي انهي حروف تي ٺهي ۽ انهن خانن ۾ اچي جتان اهي اکر قرات جهري يا سري سان نڪرن انهن ۾ مان پنهنجي زبان رکندو وڃان جبرائيل عليه السلام سان گڏ الله تعالي فرمايو ته حرڪت لساني به نه ڪجي اهو به نه ڪري ڇو ته انهن ۾ مقصد اهو آهي ته مان قرآن کي انهن جاين تي محفوظ رکان جن جن جاين تان اهي نڪرن ٿا. هي قرآن پاڪ جي حروف جا لطيفا آهن هڪڙا. اهي جيڪي اٺاويهه جايون آهن قرآن پاڪ جون، سترهن مخرجون آهن قرآن پاڪ جون، هر هڪ مخرج جي اندر خانا رکيل آهن حروف جا، اهي لطائف آهن قرآن جي حروف جا ۽ اهي ائين جاري ٿي پوندا آهن جو ان تي مشق ڪري ته ماڻهو انهيء قسم جا اکر نڪرن.

ان علينا بيانه بيان ڪرائڻ به اسان تي آهي. قرآن جو انهن جاين ۾ محفوظ رکڻ، سري ۽ جهري قرائت کي ضابطي ۾ آڻڻ وري ان جو ٻئي ٻين تائين بيان ڪري کولي ٻڌائڻ اهي سڀ اسان جي بلي آهي. جڏهن قرآن نازل ٿا ڪيون ته باقي بيان ڪرائڻ اهو پنهنجي توهان ذمي نه ڪيو اهو اسان جي بلي آهي. هاڻي اهو جملو معترضو وچ ۾ آيو ڪلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة جيڪي اهي ماڻهو دنيا جي معاملات ۾ صنف ٿا ٿين پهريون انهن کي الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو ته توهان ائين نه ڪيو توهان اهو صنف بڻجو اهو قسم انسان جو بڻجو جيڪي آخرت وارا آهن انسان فرمائين ٿا لا تڪونو ابناء الدنيا ولڪن ڪونو ابناء الاخره دنيا جا پٽ نه ٿيو پر آخرت جا پٽ بڻجو ٻه قسم هي دنيا هاڻي مٿين ڪلام سان هيٺيون ڪلام ملي ويو وچ ۾ جملو معترضو آهي اهو جملو معترضو الله تبارڪ وتعاليٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي هلندڙ بيان واقعي قيامت جي ۾ ٻڌايو آهي. معلوم ٿئي ٿو ته ايڏو اهم هو اهو جو مضمون ڪاٽي اڳ ۾ نبيء جي زبان کي جهلڻو آهي ته حرڪت لساني به نه ڪري. قرآن جي روانگيء ۾ حرڪت لساني به نه ڪبي. قرائت جهري، قرائت سري ته اڳي ممنوع آهي. نبي جي علم ۾ آ. نبي کان وڌيڪ قرآن جو عامل ٻيو ڪير آ؟ پر هيء شيء ممنوع نه هئي مگر نئون مسئلو هو تنهن ڪري نبي آزاد هو الله تعاليٰ اها آزادي بند ڪئي ته لطائف قرآني به نه حاصل ڪر هلي پوء جڏهن جبرائيل عليه السلام پڙهي جيڪو مفضول آ نبيء کان گهٽ آ درجي ۾، ۽ ۽ نبي ان کان فاضل آهي، پوء مفضول جي پڙهڻ ڪري فاضل تي جڏهن بندش آ ته فاضل رسول جيڪو ساري نبين جو سردار صحابه ڪرام جو امام اهو پڙهي ته پوء ان جي پٺيان قرائت ڪرڻ ڪيئن اجازت ٿيندي جڏهن حرڪت لساني مفضول جي مٿان به بند آ فاضل کي ته وري اهي صحابه ڪرام پنهنجي ايڏي فاضل افضل الانبياء جي پويان به

خبردار! اذا بلغت التراقي جنهن وقت ۾ پهتو ساهه حنجره تي، نڙي جاتي کٽي ٿي، پوء اهي هڏڙيون هن ٻه، جڏهن اتي ساهه پهچندو آهي، پوء ماڻهو ويچارا ڪوشش ڪندا آهن ته جيڪر هن کي ڪو بچائي. قيل من راق، آهي ڪو جيڪو هن کي ڪا جهاڙ ڦوڪ ڪري. وظن انه الفراق، پاڻ به هي سمجهندو ته هاڻي جدائي جو وقت آ.

سوق چئبو آهي ڇڪي گهلي ڪنهن کي هلجي ۽ قود، هڪلي هلجي ۽ قود چئبو آهي جو ڪنهن کي ڪاهي هلجي، قائد ۽ سائق. الله فرمائي ٿو ته اهي ماڻهو هلندا، فلا صدق ولا صليٰ، پوء اتي ٻه ماڻهو آهن جيڪي مٿي ٻڌاياسين ٻن قسمن جا ماڻهو، هڪڙو صنف آهي جيڪو فرمانبردار آهي، قرآن جي تحريڪ جو حامي آهي ۽ ٻيو انهي جو مخالف آهي، انهي مخالف جو نتيجو الله تعاليٰ هتي ٻڌائي ٿو.

وري انهيء کي وڏو ڪري ان کي تصوير ڏني سي. وري لغام وڌو پيل هو انهيء ۾ وڌو سوس اندر ساهه. وري ان ۾ لغام پيل هو وڏو ٿيو ڪڍي رکيو سوس ٻاهر. وري اهو پي هليو يڪو رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته اسان جو هن جي هن جي نڪ ۾ نوڙي ۽ مهار پيل هي. هي ٿو چئي ته مان آزاد آهيان. ثم ڪان علقة فخلق فسويٰ. پوء انهيء پنهنجي نڪ جي نوڙيء کي وساري ٿو ڇڏي. پوء اهو هيو رت جو هڪڙو دڳڙو، پوء تخليق ٿيو، پوء بر درست ٿيو، پوء ان منجهان الله تعاليٰ نر مادي ڪيو، پوء به رب تعاليٰ هن جي مٿان ٺپو پنهنجي قدرت جو هنيو جنهن کي ڪو سڪي کي ڦيرائي نه سگهي. اليس ذلک بقادر، ڇا اهو ناهي قادر، عليٰ ان يحيي الموتيٰ، جو هن مئن کي ٻيهر جيئاري ۽ اتي حساب ڪتاب وٺي. الله تعاليٰ هتي آخرت جو جيڪو ايمان آهي انهي کي ثابت ڪرڻ جي لاء قيامت سورت کي آندو، ان کان بعد انسان جي جيڪا طبعي حالت آهي ابتدائي، اڃا به اڳي نطفي کان اڳي انهيء جو بيان ٿو فرمائي، دهر سورت ۾ ٿو اچي اهو. م بسم الله الرحمٰن الرحيم.

مڪي مڪرم ۾ نازل ٿي آهي. هن ۾ انسانن جي اصليت ڏانهن توجهه ڏياري ٿو وڃي ۽ ٻڌايو ٿو وڃي ته ان انسان کي ڪنهن به طرف جو نه ذاتي نقصان آهي نه ڪو ذاتي ڪمال آهي جنهن جي بنياد تي هو جهنم يا جنت ۾ وڃي هي ڪردار الله تبارڪ وتعاليٰ جو حڪم ان ۾ هي جهڙي طرف جو قدم کڻندو اهو نتيجو سامهون ايندو هل آهي استفهام جي لاء پر هتي بمعنيٰ قد جي آهي. جڏهن بديهي شيون ۽ پڌري هونديون آهن ته اتي استفهام واقع ٿئي ته پوء هل بمعنيٰ قد جي هوندي آهي. بديهي شيء جي طلب فهم جي ڪانه ڪبي آهي. منجهند تي سج اڀريل هجي، اتي استفهام ۽ پڇا جي ضرورت ڪانهي. اهڙيء جاء تي جيڪڏهن هل اچي ته اتي بمعنيٰ قد جي آهي. هتي ائين آهي. هر هڪ انسان کي خبر آهي ته جيڪي به ماڻهو آهن، موجود ڪنهن وقت اهي ڪونه هئا. اها شيء پڌري آهي، تنهنڪري هل بمعنيٰ قد جي ٿي. فرمائي ٿو، بيشڪ آيو آهي انسان تي هڪڙو وقت، حين، حين اهو زماني ۽ وقت جي معنيٰ ۾ ان کي تنوين آئي آهي، وسيع وقت جي لاء ۽ حين چئبو آهي ٿورڙي زماني کي، پر هن ۾ تنوين آئي آهي تعظيم جي. ته يعني گهڻو وقت انسان تي گهڻو وقت گذريو ان وقت کي جيڪڏهن صفا ابتدا ڪجي ته ساري دور زماني ۾ هي ڪونه موجود هيو پوء وجود ۾ آيو ۽ ٻي معنيٰ هيء ته جنهن وقت ۾ هن جي پيدائش شروع ٿي ان وقت ۾ هڪڙو قليل من السائل من الماء ٿورڙو هڪڙو پاڻي هو هتان کان وٺي هي شروع ٿيو آهي بڻجڻ مگر اهو انسان ته ڪونه هو پوء ماء جي پيٽ ۾ به خبر نه هئي ته ٻار آهي يا نه، جي ٻار آهي ته ڪهڙي جنس جو ٻار آهي، رب تبارڪ و تعاليٰ هن کي پيدا ڪيو تنهن ڪري اهو به حين ٿي پيو، نو مهينا هڪڙو ابتدائي وقت پيدائش تائين ۽ ٻيو ٿيڻ کان بعد وقت پيدائش تائين، اهو دهر جو جزو آهي، زماني جو جزو آهي، هڪڙو طويل جزو نون مهينن جو ٻيو اطول. تمام طويل هن جي عدم جو زمانو جنهن ۾ معدوم هيو، لم يڪن شيء مذڪورا نه هيو ڪا شيء قابل ذڪر جو هي زبان تي آڻڻ جهڙو هجي اهو اڄوڪي موجوده عزت ۽ شرافت ۽ ڪرامت جي باوجود

ته ٻيو امتحان اهو نبتلي آ فجعلناه سميعا بصيرا پوء اسان هن کي ڪيوسي ٻڌڻ وارو ڏسڻ وارو صاحب ڪيفيات صاحب ڪميات ڪم چئبو آ مقدار کي اڳي هڪڙو بي مقدار ذرو هو هاڻي خاصي مقدار ۾ اچي ويو اڳي ڪا ڪيفيت نه هئي نه عقل نه فهم نه سمع نه بصر نه حس نه حرڪت رب تعاليٰ فرمايو، اسان هن کي سميع بصير ڪيو آهي. انسان جا ٻه حس اهي وڌيڪ ڪارڪردگي جا آهن. ڪنن سان ماڻهو ڏسڻ کان گهڻو ڪم ٿو ڪري. ڏسڻ کان سواء به ڪنن سان پري پري جي شيون ٻڌي سگهجن ٿيون ۽ جاڏانهن ڪاڏانهن ٻڌي سگهجن ٿيون. اکين ۾ جڏهن ماڻهو سامهون ڏسي وري جي اوندهه هجي تڏهن به نه ڏسي سگهي. تنهنڪري ڪن جو حس تيز آ، الله تعالي اڳ ۾ اهو ٻڌايو پوء وري بصير ڏسندڙ اچن ٿا. غرض ته رب تعالي انسان کي اهڙي حد کان پهچائي ڪيفيت ۽ ڪميت مقدار جو صاحب بڻايو ته جيئن الاهي احڪام جو هي مڪلف ٿئي. امر ۽ نهيء جو مخاطب ٿئي، منڍ کان وٺي هن کي اسان انهيء طرح ساخت ۾ آندو. آخر بڻجي تيار ٿيو ۽ شرعي جوابداري جو حقدار ٿي پيو. پوء اسان هن کي هديناه السبيل، سڌو رستو ڏيکاريوسين، خير ۽ شر سمجهايوسين. اما شاڪرا و اما ڪفورا پوء يا حق مڃي يا حق جو انڪار ڪري هديناه السبيل اهو حق آهي اسان رستو هن کي ڏنوسي قرآن پاڪ الله جو حڪم احڪام پوء يا اهو شڪر ڪري معنيٰ ان حق کي مڃي تسليم ڪري يا ان جو انڪار ڪري اولن اصل فطرت ۽ پيدائشي طور ۾ رب تعاليٰ هن کي عقل ۽ فهم سان آراسته ڪيو، پوء دلائل عقلي ۽ دلائل نقلي سان رب تعاليٰ هن کي نيڪي سمجهائي، گردپيش جا حالات هن کي ڏنا، عوارضات جيڪي خارجي هيا ان کان متاثر ٿي متان هڪڙي راهه تي رهجي وڃي رب تعاليٰ هن کي پنهنجو رستو ڏيکاريو، پنهنجو حق سڃاڻڻ.

تخيير آهي ارخاء العنان جي بنياد تي معنيٰ رسو ڊگهو جيئن وڻيس تيئن ڪري گرفت ڪانهي ائين ٿو سمجهه ۾ اچي پر پٺيان انا اعتدنا سمجهه ۾ ٿو اچي ۽ ان الابرار جي ٻن جملن کان بعد سمجهه ۾ اچي ٿو ته نه اهو اختيار آزاديء جو ناهي پر اختيار جوابداريء جو آهي

جيڪي هنن پنهنجي مٿان ڪا منت مقرر ڪئي آ، ڪو نذر باس ڪيو آ، هڪڙي عبادت الله جي طرفان آهي، ٻي عبادت ٻانهو پنهنجي خوشيء پاڻ تي لازم ڪندو آهي. اهي به پوريون ٿا ڪن. يخافون يوما ڊڄن ٿا اهڙي ڏينهن کان، اهو ڏينهن جنهن جو جنهن جي برائي آهي پکڙيل. معنيٰ سختي ان جي درجي بدرجي عام ٿيندي ويندي، جو ان جي شر کان ڪو محفوظ نه رهي. مستطير، منتشر. ويطعمون الطعام، ۽ اهي ماڻهو دنيا جي جهان ۾ هنن جو خوف، ۽ هنن جي زندگي باضابطه مٿين زندگي باضابطه جو بيان هو ۽ هتي الحب لله جو مثال آهي ويطعمون الطعام ۽ کارائن ٿا کاڌو علي حبه هي جو ضمير طعام ڏي ورايو يا الله تعالي ڏي ڇو ته عباد الله آهن نه جي عباد الله ڏي ته پوء حب الله جي ۾ کارائن ٿا مسڪين ۽ يتيم ۽ گرفتار کي يا عليٰ حبه ان طعام سان محبت هوندي اهي کاڌو ٿا کارائن پيا غريبن مسڪينن يتيمن کي ان جو شان نزول عجيب ٿا لکن ته حضرت امام حسن حضرت امام حسين ٻئي بيمار ٿي پيا پوء نبي سائين جن ويا پڇڻ ننڍڙن ٻارن کان صحابه جي سنگت به ساڻ هجي حضرت علي سائين کي فرمايو ته يا ابا الحسن لو نذرت عليٰ ولديڪ تون پنهنجي ٻارن جي لاء نذر ڪر ته حضرت علي ۽ حضرت فاطمه نذر ڪيو ۽ انهن جي ٻانهي هئي ٽنهي ته اسان روزا رکنداسين ٽي روزا ٻارڙا ڇٽي پون ته پوء شفا وارا ٿيا ان سان ڪجهه ٿورو گهڻو کاڌو پيتو هيو پوء ٽنهي روزا رکڻ شروع ڪيا ڏينهن جو حضرت سيدا فاطمه ته سو انڙو هيو ان کي کڻي پيٺائون ماني پچائي رکيائون پنج ٽڪيون ٻه ٻار ٽي پاڻ رکيون سامهون ته جيئن افطار ڪن سج لهي مسڪين آيو در تي ان کي ڏيئي ڇڏيائون رات گذاريون پاڻي پيتائون افطار ٿيو کاڌو ڪونه ٽي روزا رکڻا هئا ته متصل هوندا آهن روزا رکڻا نذر جا

جيئن الله تعالي توهان کي مبارڪ ڏني آهي توهان جي اهل بيت جي تقويٰ ۾ اهو لکن ٿا روايت انهي جي شان نزول توهان کي کارائيون ٿا الله جي رضا خاطر نه ٿا ارادو ڪيون توهان منجهان ڪنهن جزا جو ولا شڪورا نڪي ڪنهن شڪر گذاري جو ته اسان جو احسان مڃيو انا نخاف من ربنا اسان ڊڄون ٿا پنهنجي رب کان يوما اهڙي ڏينهن جي لاء جو ڏينهن آهي عبوسا، ٽيوڙي هڻندڙ، قمطريرا، سخت ٽيوڙي هڻائيندڙ آهي انهيء شخص کي، سختي ڏيندڙ آهي انهيء ماڻهوء کي، جنهن تي اهو ڏينهن پوي. مطلب هي آهي ته انهيء ڏينهن جي سهولت حاصل ڪرڻ جي لاء

وجزاهم بما صبروا انهن کي بدلو ڏنائين صبر جي سبب جنت، باغ، حريرا، پوشاڪ، ريشمي، اها الله تعاليٰ انهن کي هتي متڪئين فيها علي الارائڪ اهي ٽيڪ ڏنل هوندا تخت بادشاهي انسان جي زندگي جو جيڪو سامان آهي بهترين طريقي سان احسن وجوه سان اتي رب تعاليٰ ميسر فرمايو آهي.

پاڇا، پاڇا انهن جا جهڪندڙ، ذللت قطوفها، ۽ هيٺ ڪيل هوندا ڇڳا انهن جا، قطوف، قطف چئبو آهي ڇڳن کي، تذليلا، جهڪايا ويندا جهڪائڻ، تاڪيد جي لاء آيا، درختن جي شاخون، ڦل وغيره، انهن تي جهڪيل هوندا، جو ان مان ماڻهو هٿ سان قبضو ڪري سگهي. بي تڪلف شيء حاصل ڪرڻ. ٻئي هنڌ الله تعاليٰ فرمائي ٿو قطوفها دانية، ميوا جهڪندڙ هوندا. شاخن کي هتي دانية عليهم ظلالها، هي شاخون هن يا ڇانو هن. مراد آهي شاخ، لفظ آهي ڇانو جو. سو واقعي سايو هجي ته به ٺيڪ پر سايو ٿيندو آهي اس ۽ سج جي مقابلي ۾ سو ته آهي ڪونه روشني هوندي نور جي تنهن ڪري اهو تفريح جي غرض سان

يا آبخوري کي، ڪانت قوا قواريرا، هوندا شيشي جا. اها خاص ڳالهه آهي. دنيا ۾ شيشو ٺهيو آهي، پر اڄ تائين انهيء ڳالهه جو مقابلو نه ٿي سگهيو جو شيشي وانگر چانديء کي صاف ڪن ۽ نظر آر پار پوي.